अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठम् गोविन्दोऽपि प्रयच्छति अन्तकाले मरणकाले येन शुकशास्त्रवाग्भागवतम् श्रूयते तस्य गोविन्दः अपि प्रीत्या वैकुण्ठम् प्रयच्छति स्वयम् विष्णुः वै तस्य वैकुण्ठम् दास्यति